SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ ທ່ານຄິດວ່າຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ມີຜົນສະທ້ອນແນວໃດໃສ່ການຖືພາ ຫຼື ບໍ່ ທາງການສາທາລະນະສຸກກຳລັງພະຍາຍາມທັບມ້າງການໃຫ້ຂໍ້ມູນອັນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ກ່ຽວ ກັບຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ທີ່ອ້າງວ່າຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ສາມາດແຕະຕ້ອງການມີທ້ອງ ມີຄັນ ຫຼືວ່າຖືພາ ການລັງເລໃຈໃນການໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ມີກັນຢູ່ໃນຜູ້ຍ່າຜູ້ຍິງຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍ ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸ ກລັດ New South Wales ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ບອກເຕືອນໃນວ່າງໜຶ່ງກ່ອນນີ້ວ່າ ຜົນສະທ້ອນອັນຍາວນານທີ່ຈະມີ ຄົງແມ່ນຈະມາຈາກໂຄວິດ-19 ກວ່າທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາໃນດ້ານການມີລູກມີເຕົ້າ ຍານາງ ດຣ. ສະເຕຊີ ຮາຣິສ ໃນຄລີນິກແຫ່ງໜຶ່ງໃນແມລເບີນພາກຕາເວັນອອກ ເວົ້າວ່າ Can it affect their periods?
Can it affect um, yeah having a baby um so yeah lots of questions but yeah that that they're the main ones ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ສາມາດມີຜົນສະທ້ອນໃສ່ການມີລູກມີເຕົ້າຂອງພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ ມັນສາມາດແຕະຕ້ອງການມີລູກບໍ່ ມີຄຳຖາມຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ພວກທີ່ຖາມຫຼາຍ ແມ່ນພວກທີ່ມີອາຍຸອ່ອນກວ່າ 40 ປີ ຍານາງເວົ້າວ່າ ຍານາງຄາດວ່າຄົນທີ່ອ່ອນກວ່າ 40 ປີ ຈະສອບຖາມກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນຂອງໂຄວິດ-19 ທີ່ຈະມີກັບການຖືພາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ສຳລັບຕອບຄຳຖາມຕ່າງໆນັ້ນ ຍານາງແມ່ນຕອບຄືເກົ່າຢູ່ສະເໝີໄປ

ທີ່ບັດນີ້ແຂງແກ່ນ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດເຮັດໃຫ້ຮູ້ເຫັນວ່າຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນໃສ່ການມີລູກມີເຕົ້າ ການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Melbourne Institute ບອກໃຫ້ຮູ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ຍິງອາຍຸລະຫວ່າງ 18 ຫາ 44 ປີ ເປັນຈຳພວກຜູ້ຍິງທີ່ບໍ່ ເຕັມໃຈທີ່ສຸດທີ່ຈະໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ສາດສະດາຈານ Anthony Scott ນັກ Health Economist ນະທີ່ສະຖາບັນ Melbourne Institute ເວົ້າວ່າ

ການເລີ່ມມີການພົວພັນກັນລະຫວ່າງການຖືພາ ແລະ ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ສາມາດຖືກໄຕ່ຕາມໄປຮອດໄປເຖິງໃນຕົ້ນປີ 2020 ພາຍຫຼັງທີ່ຜູ້ຍິງຈຳນວນນ້ອຍຈຸໜຶ່ງ ລາຍງານວ່າລະບົບລະດູຂອງພວກເຂົາເຈົ້າມີກາ ນປ່ຽນແປງ ພາຍຫຼັງທີ່ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແລ້ວເຂັມໜຶ່ງ ພາຍຫຼັງນັ້ນມີການອ້າງວ່າຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ເປັນໝັນ ທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານການແພດບໍ່ຮັບຮູ້ຢ່າງວ່ອງໄວ

ການສຶກສາໃນສະຫະລັດອາເມລິກາຂອງຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ສຶກສາເບິ່ງຜູ້ຍິງທີ່ຖືພາ 35,000 ຄົນ ແລ້ວຮູ້ເຫັນວ່າຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຊະນິດ mRNA ມີຄວາມປອດໄພສຳລັບທັງແມ່ຍິງ ແລະ ລູກ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຂຶ້ນຕື່ມທີ່ຈະຫຼຸລູ ກ ຫຼື ມີສິ່ງຜິດປົກກະຕິກັບເປຼເຊັນຕາ ຈັກຊິເວົ້າວ່າເປຼເຊັນຕາແມ່ນຫຍັງກັນແທ້ ແຕ່ກູໂກແປເປັນພາສາລາວວ່າ ແຮ່ ແຕ່ມັນຄົງບໍ່ແມ່ນແຮ່ ເພາະມັນແມ່ນລະບົບການໃນມົດລູກ ທີ່ດູແລ ແລະ ລ້ຽງ ແລະ ອະນາໄມ ລູກນ້ອຍໃນທ້ອງ ຈັກຊິເວົ້າແນວໃດໃຫ້ມັນຖືກຕ້ອງຄັກໆ ແຕ່ຂໍກ່າວວ່າໃຫ້ໄປຊອກເຂົ້າໃຈເອງ ໂດຍການຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນຫາເບິ່ງຄຳທີ່ວ່າ ເປຼເຊັນຕາ ການຄົ້ນຄວ້າໃນສະຫະລັດອາເມລິການັ້ນ ນຳພາໃຫ້ ATAGI ສະ ເໜີໃຫ້ໃຊ້ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄດ້ໃນທຸກຂັ້ນຂອງການຖືພາ

However, it's very difficult to know what... what ຫຼັກຖານຊີ້ແຈງວ່າມີຜົນສະທ້ອນອັນຮ້າຍແຮງໃນດ້ານການມີລູກມີເຕົ້າໃສ່ຜູ້ຊາຍທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ເມື່ອທີ່ທົ່ວອົດສະເຕຣເລຍ ຈຳນວນຄົນທີ່ໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ທະວີຂຶ້ນຢູ່ ມັນມີພົນລະເມືອ ງປະມານ 20 ເປີເຊັນ ຍັງມີການລັງເລໃຈຢູ່ກ່ຽວກັບການໃຫ້ສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19

Melbourne Institute ເວົ້າວ່າ ກະທັ້ງທີ່ໂຄວິດ-19 ລະບາດຂຶ້ນໃນລັດ New South Wales ກໍຕາມ ຈຸທີ່ຕໍ່ຕ້ານຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ກໍມີຫຼາຍຂຶ້ນໃນຫວ່າງບໍ່ດົນນານແລ້ວນີ້ ສຳລັບດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ລະບົບການການຄ້ຳຈຸນຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ໃນເວລານີ້ໃ ນການໂຕ້ຕອບວິກິດໂຄວິດ-19 ເປັນພາສາຂອງທ່ານ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບ coronavirus